دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز.
نيو يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون ئىككىنچى ئىيۇندىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە شۇ كۈنى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ساھىبخانلىقىدا چاقىرىلغان ئونىنچى نۆۋەتلىك ئەرەب خىتاي سودا مۇنبىرى ئاياغلاشقان ھەمدە نەچچە يۈزلىگەن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى ئون مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن كۆپرەك مەبلەغ كېلىشىملىرىگە ئىمزا قويغان بۇ ئەھۋالنىڭ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بىلىنكېن ئەپەندىنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى خىزمەت زىيارىتىنىڭ ئاياغلىشىغا ئۈلگۈرۈپ ئوتتۇرىغا چىقىشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىمقى سودا مۇنبىرىگە قاتناشقان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئېمبارگو ئېلان قىلغان ھەمدە قارا تىزىملىككە ئالغان شىركەتلەر ئىكەن. سەئۇدى ئېنېرگىيە گۇرۇھىنىڭ رەئىسى مۇھەممەد ئەبۇ نەييان بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، دۇنيادا ئىشەنچلىك سودا شېرىكى ئىزدىگۈچىلەر ئۈچۈن ئەڭ ياخشى نامزات خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى دېگەن. ئېنېرگىيە ۋەزىرى ئابدۇلئەزىز بىن سالمان بولسا، سەئۇدى ئەرەبىستانى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى بۇنچە قويۇق مۇناسىۋەتكە بولغان تەنقىدكە قانداق قارايدىغانلىقىنى سورىغاندا، بۇ ئىشلار ئۈچۈن بىزنىڭ پەرۋايىمىز پەلەك، دەپ جاۋاب بەرگەن. ئەل ئەرەبىيە گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بۇ يىللىق مۇنبەرگە ئۈچ مىڭدىن كۆپرەك كىشى قاتناشقان بولۇپ، ئەرەب دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى قاتارلىق كۆپلىگەن تەشكىلاتلار بۇنىڭغا ياردەملەشكەن. ئىسلام دۇنياسىدىكى بايراقدار مەملىكەتلەردىن بولغان سەئۇدى ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان بۇ خىلدىكى قويۇق ئىقتىسادىي ئالاقىسى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ئىزچىل تۈردە مۇسۇلمانلار دۇنياسىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشەلمەي كەلگەن ئىدى. تېخى يېقىندا بولسا ئەرەب دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ۋەكىللىرى ئۈرۈمچى ۋە قەشقەردە زىيارەتتە بولغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىنى مەدھىيلىگەن ئىدى.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي باستۇرۇش جەريانىدا بۇ جايغا كۆچۈرۈلگەن خىتاي پۇقرالىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان تۈرلۈك قەبىھ سىياسەتلىرىنىڭ ئاكتىپ قوللىغۇچىلىرى بولۇۋاتقانلىقى كۆپ تەرەپلىمە ئۇچۇر يوللىرىدىن مەلۇم بولۇۋاتقان ئىدى ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق خىتاي زىيالىيسى چېڭ ياڭياڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇن ئېلان قىلغان نەچچە ئەسىرلىك ۋەيرانچىلىق سەرلەۋھىلىك ئوبزورىدا خىتاي ئوقۇرمەنلىرىنىڭ دىققىتىگە ئىككى كىتابنى ھاۋالە قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي رېئاللىقى بىلەن تونۇشۇپ چىقىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ ئاپتور نۆۋەتتە تۈرمىگە قامالغان ئۇيغۇر يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىنى ئىنگلىزچىگە تەرجىمە قىلىپ نەشر قىلدۇرغان يېتىلىۋاتقان ئۇيغۇرشۇناس ئالىملاردىن دەررېن بايلىرنىڭ تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسىرىنى ئۇيغۇرلار باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ھازىرقى سىياسىي رېئاللىقنىڭ ئەڭ يارقىن تەسۋىرى دەپ كۆرسىتىدۇ ئاپتور خىتايدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەمدە ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى رىۋايەتسىمان تۈس ئالغان بايانلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان داۋام قىلىپ كەلگەن تەشۋىقاتلار جەريانىدا ھاسىل بولغان بىر تەرەپلىمە قاراشلار ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە بۇ ئىككى كىتابنىڭ ئاشۇ خىل خاتا قاراشلارنى تۈزىتىش رولىنى ئوينايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ ئاپتورنىڭ بايان قىلىشىچە ھازىرقى زامان ياۋروپا ئەدەبىياتىنىڭ چوڭقۇر تەسىرىگە ئۇچرىغان پەرھات تۇرسۇن بۇ رومانىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى بولۇپمۇ ئۆز ۋەتىنىدە ماكانسىزلارغا ئايلىنىپ قالغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئېچىنىشلىق روھىي دۇنياسىنى يۈكسەك بەدىئىي سەۋىيەدە تەسۋىرلەپ بەرگەن دەررېن بايلېر دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسى ئاساسىدا يازغان تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسىرىدە بولسا پەرھات تۇرسۇننىڭ رومانىدا بايان قىلىنغان پاجىئەنى ئاكادېمىك ئىلمىي ئۇسۇلدا شەرھلەپ بەرگەن ئاپتورنىڭ تەكىتلىشىچە بۇ ئىككى ئەسەردە ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن پاجىئەنىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان سىياسىي ھادىسە ئەمەسلىكى بەلكى مانجۇ ئىمپېرىيىسى بۇ رايونغا يېڭى چېگرا دەپ ئىسىم قويغان بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي نوپۇسىنى كۆچۈرۈش خىتاي تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇش ۋە باشقا ئاسسىمىلياتسىيە سىياسەتلىرىنى ئىجرا قىلغانلىقى ئۆزلىرىنى جاھانگىرلارنىڭ ۋە كاپىتالىزمنىڭ بوزەك قىلىشىغا دۇچ كەلگەن دەپ يۈرگەن خىتاي دۆلىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى ھەممە نەرسىنى جاھانگىرلار كەبى ۋەيران قىلغانلىقى ھازىر بولسا خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزم دېگەن نامدا ئۇيغۇرلارنى كاپىتالىستىك شەكىلدە بۇلاڭ تالاڭ قىلىۋاتقانلىقى ۋە ئېزىۋاتقانلىقى ياخشى شەرھلەنگەن يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۇبا بىلەن بۇ جايدا جاسۇسلۇق بازىسى قۇرۇش ھەققىدە كېلىشىم تۈزمەكچى بولغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى ئون ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى ئاقساراي بۇ ھەقتە مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەندىشىلىرىنى بىلدۈردى رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون ئىككىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئاقساراينىڭ باياناتچىسى جون كىربى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، نۆۋەتتە ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ جىددىي ھالدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى، ئەمما پىرېزىدېنت جو بايدېننىڭ بۇ ھەقتىكى سۆھبەت يولىنى ئوچۇق قويغانلىقىنى تەكىتلەپ، تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونىي بلىنكېن ئەپەندى خىتايغا زىيارەتكە بېرىش ھارپىسىدا بۇنداق بىر خەۋەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى بىزنى راھەتسىز قىلىدۇ. ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن بۇ سەپەرنى كېچىكىدۇ دەپ قارىمايمەن، دېگەن. خىتاينىڭ كۇبا تەۋەسىدە جاسۇسلۇق بازىسى قۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر مەلۇم بولغاندىن كېيىن، كۇبا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى برۇنو رودرىگۇز بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇنى قەتئىي ئىنكار قىلغان. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن بولسا، بۇ ھەقتە سورالغان سوئاللارغا جاۋاب بېرىپ، بۇ خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدا ئۆز تەسىرىنى ئاشۇرۇش ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ ئىپادىسى، دېگەن. ئاقساراينىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنى ئىنكار قىلىشى تۈپەيلىدىن نۆۋەتتە بۇ ھەقتىكى مۇلاھىزىلەر پەسكويغا چۈشۈشكە باشلىغان. گېرمانىيە دولقۇنلىرىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇندىكى تەكشۈرۈش دوكلاتىدا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۋانت فىزىكىسى ساھەسىدىكى تەتقىقاتلىرى ئاقىۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي كونتروللۇق ۋە قىرغىنچىلىققا تەتبىقلانغان دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە گېرمانىيىدىكى ھېيدېلبېرگ ئۇنىۋېرسىتېتى كۋانت فىزىكىسى ساھەسىدىكى بايراقدار ئورۇن بولۇپ كەلگەنلىكتىن دۇنيا بويىچە بۇ ساھەدىكى تەتقىقاتچىلار ئەڭ كۆپ يىغىلىدىغان بىر جايغا ئايلىنىپ قالغان خىتاي فىزىك ئالىمى پەن جيەنۋېيمۇ شۇ قاتاردا ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئاۋسترىيىدىكى دوكتورلۇق ئوقۇشىنى تاماملاپ بۇ ئۇنىۋېرسىتېتقا تەتقىقاتچى بولۇپ كەلگەن بۇ جايدا ئۇ كۋانت ئالاقە ساھەسىدىكى تەتقىقاتقا قاتناشقان ھەمدە سۈنئىي ھەمراھ تېلېفون قاتارلىقلاردا قوللىنىلىدىغان يىراق ئارىلىق بىلەن بىخەتەر ۋە مۇقىم ئالاقىلىشىش پرىنسىپلىرىنى ئۆگەنگەن بۇ جەرياندا ئۇ گېرمانىيىدىكى ھەر دەرىجىلىك تەتقىقات ئورۇنلىرى جۈملىدىن ھومبولت فوندىغا ئوخشاش پەن تېخنىكا جەمئىيەتلىرىدىن يىلىغا نەچچە يۈز مىڭ ياۋرودىن نەچچە مىليون ياۋروغىچە تەتقىقات خىراجىتى ئالغان ھالبۇكى ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى پەن جيەنۋېي ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە گېرمانىيىدىكى پەن تېخنىكا جەمئىيەتلىرىنىڭ نەچچە مىليون ياۋرولۇق ماددىي ياردىمى بىلەن قۇرۇپ چىققان تەجرىبىخانىنى خىتايغا يۆتكەپ كەتكەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىغا كەلگەندە پەن جيەنۋېينىڭ خىتاي دۆلەت مۇداپىئە ئۇنىۋېرسىتېتى قارمىقىدىكى تەتقىقات گۇرۇپپىسى دۇنيا بويىچە تۇنجى كۋانت سۈنئىي ھەمراھىنى بوشلۇققا قويۇپ بەرگەن ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي مەزكۇر كۋانت فىزىكىسى تەتقىقات گۇرۇپپىسى بىر شىركەت بولۇپ قۇرۇلغان ھەمدە شاڭخەيدە ئۆزلىرىنىڭ پاي چېكلىرىنى بازارغا سالغان

بۇ جايدا بۇنداق بىر شىركەتنىڭ دۇنياغا كېلىشى ئۇلارنىڭ خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك ئورگانلىرى بىلەن بەكمۇ قويۇق ئالاقىسى بارلىقىنى ئىشارە قىلىدۇ دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى شۇ كۈنى قەشقەر شەھىرىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش چوڭ يىغىنى ۋە شىنجاڭ ياخشى جاي ساياھەتچىلىكىنى تونۇشتۇرۇش يىغىنى چاقىرغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، يىغىن مەزگىلىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ساياھەتچىلىكنى راۋاجلاندۇرۇش ھەققىدە ئىچكىرىدىكى شىركەتلەر بىلەن بىر قاتار كېلىشىملەرگە ئىمزا قويۇلغان. بۇ قېتىمقى يىغىنغا خىتاي مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىكىنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بولسا، بۇنىڭ مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ بىر قوللۇق ئورۇنلاشتۇرۇشى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. بۇ ھالنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندا ئوتتۇرىغا قويغان قەشقەرنى ھەر قايسى مىللەتلەر يۇغۇرۇلۇپ كەتكەن كۆپ مىللەتلىك ئىناق ماكانغا ئايلاندۇرۇش شوئارى بىلەن تەڭلا ئوتتۇرىغا چىقىشى بولسا ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەر قايسى جايلارنى ساياھەت نۇقتىسى شەكلىدە تەشۋىق قىلىپ كەلگەن بولۇپ، ئەمدىلىكتە قەشقەرنى شىنجاڭ ياخشى جاي تەشۋىقاتىدىكى مەركىزىي نۇقتىغا ئايلاندۇرۇشى، ئۇلارنىڭ بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىرلەشتۈرۈش، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ نوپۇسىنى ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىك شوئارلىرى بىلەن ماس قەدەمدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى ساياھەت قىلتىقى ھەققىدە سىياسىي ئانالىزچى ئېۋا شياۋ ئۆزىنىڭ تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ماي سانىدا ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنى ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، ئەمما تاشقى دۇنيانى ئالداش ئۈچۈن بۇ جاينى ساياھەتچىلىك بازىسى شەكلىدە تەسۋىرلەپ، لاگېر ۋە باستۇرۇش ھادىسىلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەنىدى.

ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملار خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق كىشىلىك ھوقۇق مۇھاكىمە سورۇنلىرىنىڭ بىرى بولغان ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرى يىغىنىغا قاتنىشىپ سۆز قىلغان ئۇلارنىڭ لاگېرلار ۋە ئۇيغۇرلار كۆرۈۋاتقان زۇلۇم ھەققىدە ئاڭلاتقانلىرى سورۇن ئەھلىنى زىلزىلىگە سېلىپ ئاڭلىغۇچىلاردا چوڭقۇر تەسىر قوزغىغان نۇتۇقلارنىڭ بىرى بولغان

كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى ۋە سىياسەت سودا ساھەسىدىكى ئەربابلارنى جەم قىلىدىغان مۇھىم خەلقئارالىق سورۇنلارنىڭ بىرى بولغان ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسى يەنە بىر قېتىم ئاڭلىتىلدى بۇ مۇنبەرنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىقى ئون ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنى باشلانغان بولۇپ بۇ يىغىنغا قەلبىنۇر سىدىق خانىم ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملار تەكلىپ قىلىنغان سالام، خانىملار، ئەپەندىلەر، ھەممىڭلار بىلەن يۈز كۆرۈشكەنلىكىمدىن ئىنتايىن خۇرسەنمەن. مەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ۋەتەن. بۇ ئىككى نەپەر لاگېر شاھىتىنىڭ سەھنىگە بىرلىكتە چىقىپ سۆزلىگەن تەسىرلىك نۇتقى يىغىن ئەھلىنى زىلزىلىگە سالغان. ئۇلار ئۆزلىرى بىۋاسىتە شاھىت بولغان، بېشىدىن ئۆتكۈزگەن ۋەقەلەرنى سۆزلەش ئارقىلىق ئۇيغۇرلار بۈگۈنكى كۈندە يولۇقۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق پاجىئەلىرىنى، لاگېرلاردا سادىر بولۇۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى ئاڭلاتقان. پىلان بىلەن ۋەتەنگە قايتتىم. مېنى قانداق قىسمەتلەرنىڭ كۈتۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلمەيتتىم. مەن شىركەتتە مۇناسىۋەتلىك. گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم سۆزىدە ئۆزىنىڭ فرانسىيەدىن پېنسىيە رەسمىيەتلىرىگە قول قويۇش باھانىسى بىلەن چاقىرتىپ كېلىنگەندىن كېيىن ئادەم توپلاپ جەمئىيەت تەرتىپىنى بۇزغان دېگەن قالپاق كىيدۈرلۈپ لاگېرغا سولانغاندىن تارتىپ قۇتقۇزۇلۇپ چىققۇچە بولغان ئارىلىقتا تارتقان ئازابلىرىنى بايان قىلغان ئاندىن ئۇلارنىڭ سېرىق رەڭلىك مەھبۇس كىيىمىنى كىيدىم، پۇتۇمغا كىشەننى سېلىپ، كامېرغا سولىۋەتتى. بۇ يەردە ھەممە ئاياللارنىڭ پۇتلىرى كىشەنلەنگەن، توققۇز ئادەم ياتىقىدا. قەلبىنۇر سىدىق خانىم بولسا ئۆزىنىڭ دەسلەپتە ئەرلەر لاگېرى ۋە كېيىن يۆتكەپ ئاپىرىلغان ئاياللار لاگېرىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش جەريانىدا كۆرگەنلىرىنى، لاگېر تۇتقۇنلىرى ئۇچرىغان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان مۇئامىلىلەرنى بايان قىلغان. سىنىپتا يۈزگە يېقىن تۇتقۇنلار ئۇچىسىدىكى نومۇر بېسىلغان مەھبۇس كىيىملەرنى كىيىپ، پاكار كىچىك ئورۇندۇقلاردا تۈگۈلۈشۈپ ئولتۇراتتى. خۇددى مەن ئۇلارنى قۇتقۇزغىلى كەلگەندەك، كۆزلىرىدە لىق ياش، پۇت-قوللىرى زەنجىر كىشەنلەنگەن ھالدا ماڭا تەلمۈرەتتى. ئارىدىن بىر مەزگىل ئۆتۈپ، بۇ جايغا نۇرغۇن ياش يىگىتلەر ۋە تۇتقۇن ئوغۇللار كېلىشكە باشلىدى.

ھەمدە دۇنيا جامائەتچىلىكىنى ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە تۇرۇشقا دەۋەت قىلغان. خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى داۋاملىشىۋاتىدۇ. بىز مەدەنىيىتىمىزدىن، تىلىمىزدىن، سەنئىتىمىزدىن ئايرىلىپ قېلىۋاتىمىز، بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ يوقىتىش ئىچىدە ياشىشىمىز مۇمكىن، لېكىن بىز تېخى ھايات. ۋەتەن ئۈچۈن، مىللەت ئۈچۈن ئاخىرغىچە كۈرەش قىلىمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن، بۇنىڭ ئۈچۈن بىز سىلەرنىڭ بىز بىلەن بىللە بولۇشۇڭلارنى ۋە بىزنىڭ ئەركىنلىك، ھەق، ھوقۇقىمىز ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىدەك چوڭ تەشكىلاتلارنى قوللىشىڭلارنى ۋە سىلەرنىڭ بىر كىشىلىك ئىنسانلىق بۇرچۇڭلارنى ئادا قىلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. بىز پەقەت بىرلىكتە ئىتتىپاقلاشقاندىلا تاجاۋۇزچى خىتاي ھاكىمىيىتى ئۈستىدىن غالىپ كېلەلەيمىز. ھەممەڭلارغا رەھمەت. ئۇلارنىڭ بۇ سۆزلىرى ئاڭلىغۇچىلارنى قاتتىق تەسىرلەندۈرگەن بولغاچقا، زال ئىچىدىكىلەر نۇتۇق تېخى ئاخىرلاشماي تۇرۇپلا ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، توختىماي ئالقىش ياڭرىتىپ، بۇ ئىككى قەھرىمان ئايالغا ھۆرمىتىنى ئىپادىلىگەن. بىز ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنىدىكى يىغىنىدىن كېيىن قەلبىنۇر سىدىق ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملارغا تېلېفون قىلىپ زىيارەت قىلدۇق قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ دېيىشىچە ئۇ بۈگۈنكى بۇ يىغىننى ئىلگىرى ئۆزى قاتناشقان ھەرقانداق يىغىندىن بەكرەك چوڭ تەسىر پەيدا قىلدى دەپ قارايدىكەن. مەن مەسىلەن نۇرغۇن دۆلەتلەرگە باردىم نۇرغۇن چوڭ مۇشۇنداق پروگراممىلىق پائالىيەتلەرگە قاتناشتىم ھەتتا ئالدىنقى ئايدا تېخى ماۋۇ ب د ت ئورۇنلاشتۇرغان جېنېۋادىكى بىر چوڭ پائالىيەتكىمۇ قاتناشقان ئۇنىڭ بىر بەش يۈزگە يېقىن ئىنسان بارتى شۇ يەردىمۇ ئۇيغۇرلارنى بېشىغا كېلىۋاتقان بۇ زۇلمەتنى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى نەقەدەر دەھشەتلىكىنى شاھىتنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلاپ ئاجايىپ بىر تۇيغۇغا كەلدۇق دەپ كەتكەن بۈگۈن بۇ ئوسلودىكى بۇ پائالىيەت بۇ فرىدوم فورۇمىسىنىڭ پائالىيىتى ئاجايىپ كۈچلۈك ئۇنىڭدىنمۇ ۋەھشىي كۈچلۈك ئاجايىپ بىر تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بىر پائالىيەت بولدى دەيمەن چۈنكى بۇنىڭغا قاتناشقان ئىنسانلارمۇ بەك كۆپ بۇلار ھەممىسى ئۆزىنىڭ مۇشۇ بىزنىڭكى سۆزلەۋاتقان مۇشۇ ھېكايىمىزدىن مۇشۇ ۋەقەلىكتىن ئاجايىپ تەسىرلەنگەنلىكىنى سۆزلىدى ھەم مۇشۇ سىرتتا ئۇچرىغان ۋاقتىدىمۇ تېخى ئاباي ئالدىڭىزدا يەنە بىرسى مەن مۇشۇنىڭ ئىچىدە خىزمەت قىلىمەن يىگىرمە ئىككى يىلنىڭ ياقى مەن ئاڭلاۋاتقان ھېكايە ئىچىدە ئەڭ تەسىرلىك ئەڭ ھەقىقىي ئەڭ كۈچلۈك بولغان بىر ھېكايە بولدى دەپ مۇشۇ رەھمەت ئېيتىپ شۇنداق نېمە قىلىپ كەتتى ئانىڭدىن كېيىن ئۇنىڭدىن چىققاندىن كېيىن ماڭا تەسىر قىلغىنى يەنە بىر ئامېرىكىدا تۇرۇۋاتقان بىر ئامېرىكىلىق ئۇ ئۆزىنىڭ تەشكىلاتىدا ئاشۇ بىر خىزمەت قىلىۋاتقان يەردە بىر ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ماقالە يېزىپتىكەن شۇ ماقالىنى ئېلان قىلىمەن دېسەم مېنىڭ باشلىقىم پەقەت ئېلان قىلغۇزمىغان بۇ ماقالىنى ئېلان قىلساڭ بىزگە تەھدىت مۇنداق بېسىملار ئۇ كېلىشى مۇمكىن دېگەنتى مەن سېنىڭ ھېكايەڭنى ئاڭلاپ سەندىن مەن ئۆزىم ئىلھاملار ئالىدىغان بولدۇم چوقۇم مەن شۇ ماقالىنى ئېلان قىلىمەن نېمە كۆرۈشۈمدىن قەتئىينەزەر دەپ دېگەن كەپ تاڭ كۆز يېشى قىلىپ قۇچاقلاپ شۇنداق قىلىپ كەتتى ئاجايىپ ياخشى بولدى پائالىيەت دەپ ھېس قىلدىم گۈلباھار خاتىۋاجى خانىمنىڭ دېيىشىچە، ئۇلار ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرىدە سۆزلەشكە تەكلىپ قىلىنغاندا، ھەر بىر سۆزلىگۈچىگە بېرىلىدىغان بەش مىنۇتتىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرلار يولۇقۇۋاتقان زۇلۇمنى ئامالنىڭ بارىچە ئەتراپلىق يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشقان.
بۇنداق بىر چوڭ بىر يىغىندا ئۆزۈمنىڭكى بېشىمدىن ئۆتكەن ھەقىقىي لاگېر ھاياتىمنى سۆزلەش ئارقىلىق، خەلقىمىزنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلۇمنى يەنە بىر قېتىم ئاڭلاتقانلىقىمدىن ئىنتايىن خوش بولدۇم پەخىرلەندىم ئەمدى بۈگۈن بىزنىڭكى مۇشۇنداق بىر مۇھىم بىر پائالىيەتتە مۇشۇ ھودۇقماستىن تەمتىرىمەستىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە چۈنكى بىرسىمىزگە بېرىلگەن ۋاقىت ئاران بەش مىنۇت ئەمەسمۇ مۇشۇ بەش مىنۇت ئىچىدە بېشىمىزغا كەلگەن زۇلۇمنى بىر لاگېرنىڭ ئىچىدىكى ھاياتنى ئاشۇنچىلىك بىر قىسقا ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئىپادىلەپ سۆزلەپ بېرىشمۇ ئاسان ئەمەس شۇلارنىڭكى ھەممىنى بىز نەچچە ۋاقىتتىن بېرى توردا كۆرۈش ئارقىلىق تەييارلىق قىلدۇقتە قايسى مۇھىم نۇقتىلارنى سۆزلەيمىز قايسىلارنى چىقىرىۋېتىمىز دېگەندەك نۇرغۇن تەييارلىقلار بىلەن بۈگۈنكى يىغىنغا كەلگەن ئەمدى ئۇ بۈگۈنكى نۇتقىدىن كېيىن كىشىلەرنىڭ ئىنكاسلىرىنى كۆرۈپ كۆزلىگەن مەقسىتىمىزگە يېتىپتۇق دەپ ئويلىغانلىقىنى ئېيتتى
بىز سۆزلىگەن ۋاقىتتا شۇ تۆۋەندىكى ئاڭلىغۇچىلارنىڭ ئىنكاسى بىزنى بەك بەك ھاياجانغا سالدى بەك بەك تەسىرلەندۈردى مۇشۇ بەزىدە گەپلىرىمىزنى داۋاملاشتۇرالماي مۇشۇ چاۋاكنىڭكى چاۋاك چاۋاك چېلىپ شۇنداق قىلىپ ئالقىشلاپ كەتتى بۇلار ئەڭ ئاخىرىدا بىزنىڭ گۇۋاھلىقىمىزنى سۆزلەپ بولغان ۋاقتىمىزدا پۈتۈن زالدىكى ئادەملەر ئورۇنلىرىدىن قوپۇپ مۇشۇ چاۋاك چېلىپ ھەممىسى

رەھىمە خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ يىغىندىن ئىلگىرى ئىشلەنگەن تەييارلىق خىزمەتلىرىنىڭ ياخشى نەتىجە بەرگەنلىكىنى بۇ ئىككى خانىمنىڭ سۆزىنىڭ ھەقىقەتەن ئاڭلىغۇچىلاردا زور تەسىر قوزغىغانلىقىنى ئېيتتى تەسىراتىمنى دېسەم مەن نەق مەيداندا بولمىدىم چۈنكى بىز ئايرىم بىر ئۆيدە ئولتۇرۇپ بۇنى تەرجىمە قىلدۇق كېيىن مەن تەرجىمە تۈگەپلام چىقسام ئاشۇ ئورۇنلاشتۇرغانلار ھەممىسى يىغلاۋېتىپتۇ زالدا مۇشۇ مېنى تەكلىپ قىلغان بىزگە تەييارلىق قىلىپ بەرگەن سپىچ كوچ سۆزلەش تېرنېر شۇ ئايال ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ ئورۇنلاشتۇرغان بىر قانچە ئاق سەھنىنى كونترول قىلىۋاتقانلار ھەممىسى كۆزلىرى دېگەن شۇنچىلىك ياش ئاشۇنداق دېمەكچى بولغىنىم ھەقىقىي ئۆزىمىزنىڭكى مەقسىتىمىزگە يەتتۇق

ئۇلاردىن ئۇيغۇرلارنى، ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيەتلىرىنى قوللاشنى تەلەپ قىلغان. ئوسلو ئەركىنلىك مۇنبىرى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى باش شتابى نيۇ يورك شەھىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق فوندى تەرىپىدىن تۇنجى قېتىم يولغا قويۇلغان بولۇپ، ئۇ ھازىر خەلقئارادىكى نۇرغۇن مۇھىم شەخسلەرنى بىر يەرگە جەم قىلىدىغان نوپۇزلۇق سورۇنغا ئايلانغان. ھازىرغىچە بۇ يىغىندا ئۇيغۇرلاردىن تۇنجى بولۇپ ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى رابىيە قادىر خانىم، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى نۇرى تۈركەل ئەپەندى، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى گۈلچېھرە خوجا،

خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ما شىڭرۇينىڭ بۇ سۆزلىرىنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان مەقسەت ۋە يەتمەكچى بولغان نىشان ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلاشتى تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزىدە بولسۇن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇينىڭ يېقىندا قەشقەردە ئېچىلغان كادىرلار يىغىنىدا، قەشقەرنى زامانىۋىلاشقان شەھەر قىلىپ قۇرۇپ چىقىشتا، قەشقەردە كۆپ مىللەتلەر ئۆزئارا يۇغۇرۇلۇپ ۋە ئارىلاشقان ئىجتىمائىي قۇرۇلما بەرپا قىلىش دەپ تەكىتلىشى، ئۇيغۇر دىيارى ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى.

شەھەرلىشىش نىسبىتىنى داۋاملىق ئۆستۈرىمىز. بۇ يەردە بارلىق مىللەتلەر بىر بىرىگە يۇغۇرۇلغان ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە مەھەللە مۇھىتى بەرپا قىلىپ، شەھەر باشقۇرۇش ۋە ئىجتىمائىي باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەر مىللەت كىشىلىرىنى تېخىمۇ زامانىۋى، مەدەنىيەتلىك، بەختلىك ۋە گۈزەل تۇرمۇش كەچۈرىدىغان مۇھىت بەرپا قىلىش كېرەك، دەپ تەكىتلىگەن. ئۇ يەنە بىر تەرەپتىن قەشقەرنىڭ كۆپ مىللەتلىك بولۇشىنىمۇ تىلغا ئالغان. كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مايا ۋاڭ خانىم ما شىڭرۇينىڭ سۆزىدىكى قەشقەرنى زامانىۋىلاشقان شەھەر قىلىپ قۇرۇپ چىقىشتا كۆپ مىللەت ئۆزئارا يۇغۇرۇلغان ۋە ئارىلاشقان ئىجتىمائىي قۇرۇلما بەرپا قىلىش دېگەن سۆزلەرنىڭ قاتتىق باستۇرۇلۇشقا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېيتقاندا مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ھو ۋېيجۇ ھەيياۋ چىشيىتە شياۋشۇ شياۋشۇ مىنجۇ رونرۇ نېگېر ھەنجۇ ماياۋاڭ يەنە خىتاي تىلغا ئالىدىغان ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشىدىن باشقا يەنە كۆپ قۇتۇپلىشىش ۋە كۆپ مىللەتلىك مەدەنىيەت دېگەنلەرنىڭمۇ ماھىيەتتە شىنجاڭدىكى ئاساسىي مىللەت بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ رولىنى ۋە ئورنىنى ئاجىزلاشتۇرۇش ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.

شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكلىرىنى ئاجىزلاشتۇرۇشقا قارىتىلغان. بۇ خىل چوڭ مۇھىتتا قوش تىللىق مائارىپ، كۆپ قۇتۇپلىشىش، كۆپ مىللەتلىك توپلۇق بەرپا قىلىش دېگەن بۇ ئۇقۇملار ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۇلارنىڭ شىنجاڭدىكى ئورنىنى تۆۋەنلىتىشكە ياكى ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى ۋە تىلىنىڭ ئەمەلىي قوللىنىشچانلىقىنى ئاجىزلاشتۇرۇشقا قارىتىلغان. دائىرىلەر يەنە مەجبۇرلاش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى خىتايدىن ئىبارەت بۇ چوڭ مىللەتنىڭ تەركىبىگە قوشۇۋېتىشكە ئۇرۇنماقتا.
ئامېرىكىدىكى خىتاي پائالىيەتچىلىرىدىن پۇقرالار كۈچى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى دوكتور ياڭ جيەنلى ئەپەندى ما شىڭرۇينىڭ قەشقەردە قىلغان سۆزلىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۆچمەن يۆتكەش ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى ئاشكارا ئىپادىلەنگەنلىكىنى بىلدۈردى. ياڭ جيەنلى مۇنداق دېدى.
ما شىڭرۇي سۆزىدە قەشقەرنىڭ كۆپ مىللەتلىك رايون بولۇشى، كۆپ قۇتۇپلۇق بولۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپتۇ. ئاڭلىماققا بۇ سۆزلەر توغرا سىياسىي مەيداننى ئىپادىلىگەندەك كۆرۈنىدۇ. ھەر قانداق جاي كۆپ خىل مىللەت ۋە مەدەنىيەتنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا يول قويغان بولۇشى كېرەك. ئەمما بۇنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىغا تەتبىقلىغاندا، بۇنىڭ ئالاھىدە مەنىسى بار. مېنىڭ قارىشىمچە، بۇ قەشقەرگە تېخىمۇ كۆپ خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ يۆتكىلىپ كېلىشىدىن دېرەك بېرىدۇ. ھالبۇكى، بۇ جاينىڭ مەدەنىيىتى، ئىقتىسادى، سىياسىي، مەدەنىيەت ھاياتى قاتارلىقلارنىڭ تېزلىكتە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ يەردە دەۋاتقىنى قانداقتۇر كۆپ خىللاشتۇرۇش ئەمەس، بەلكى مەجبۇرىي ھالدا ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىنىڭ دەل ئۆزى.
ما شىڭرۇي سۆزىدە يەنە، قەشقەر يىپەك يولى ئىقتىسادىي تەرەققىيات بەلبېغىنىڭ مەركىزى، خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا، غەربىي ئاسىيا، جەنۇبىي ئاسىياغا تۇتىشىدىغان ئېغىزى، مۇھىم جۇغراپىيەلىك ئالاھىدىلىككە ئىگە، ئىستراتېگىيەلىك ئورنى مۇھىم جاي ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىدىن تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ بېشىدىلا زامانىۋىلاشتۇرۇش نامىدا شەرقىي تۈركىستاننى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي ئاسىيانى جەلپ قىلالايدىغان رايونغا ئايلاندۇرۇش پىلانى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان. ھالبۇكى، ئۇيغۇرلار مۇتلەق كۆپ نوپۇسنى ئىگىلەيدىغان قەشقەرنى ئۆزگەرتىپ خىتايلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى، شى جىنپىڭ دەۋرىگە كەلگەندە مەجبۇرلاش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئىنتايىن تېزلىكتە ئىجرا قىلىنماقتا ئىكەن.
خىتاينىڭ جياڭ زېمىن ھاكىمىيەت ۋاقتىدا مۇشۇ شەرق تۈركىستاننى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي ئاسىيانىڭكى جەلپ مەركەزى ھالىغا ئەكېلىش دەيدىغان بىر ستراتېگىيىسى بارتى.

خىلمۇ خىل مىللەت، خىلمۇ خىل دىن، خىلمۇ خىل مەدەنىيەت، كۆلتۈر بارلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، بۇ خىللىقلار بىلەن ئاۋۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي ئاسىيانىڭكى ئۇ خىللىقلىرىنى، خىللىقلىرى بىلەن ماسلىشىپ، ئۇلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىش. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قەشقەرنى كۆپ مىللەتلىك زامانىۋى شەھەرگە ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىدا بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت ئىزلىرىنى ئۆچۈرۈشتىكى مەقسىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن سەپسەتىسىنى ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنۇش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
خىتاي شەرق تۈركىستان زېمىنىنىڭ خىتاينىڭكى ئايرىلماس بىر تەركىبى دېگەننى راست ھالىغا ئەكېلىش ئۈچۈن، ھەتتا تارىخنى بۇرمىلاپ ھەمدە بۇ قەدىمىي تارىخلاردا سالغان سەددىچىننىمۇ قەشقەرغىچە كەلگەنلىكىنى ۋە قەشقەردە نۇرغۇن مۇشۇ خىتايلارنىڭ باشقۇرۇۋاتقان ۋاقتىنى خاتىرىلايدىغان بەزى ھەيكەللەرنى، بەزى سېپىللارنى سېلىپ، خىتاينىڭ بۇرۇندىن تارتىپ مەشەدە بارلىقىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ. ھازىر مانا شۇ زېھنىيەت بىلەن ئەمدى قەشقەردەك ئۇيغۇرلارنىڭكى كۆپ جايلاشقان رايونلاردا يەنە شۇ خىتاينىڭكى موتىفلىرىنى خىتاينىڭكى ئالاھىدىلىكىنى يەنە كۆپەيتىپ بۇ يەردە بۇ رايون تارىختىن بېرى خىتاينىڭكى يېرى دېگەن بۇ كۆز قارىشىنى ياكى ئارزۇسىنى ئەمەللەشتۈرۈشقا تىرىشىۋاتىدۇ دەپ ئويلايمەن.
قەشقەرنىڭ خىتايلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا قەشقەردىكى تارىخىي قۇرۇلۇشلارنى چېقىش، قەدىمىي كوچىلارنىڭ ئۇيغۇرچە ئىسىملىرىنى خىتايلاشتۇرۇش قاتارلىقلار ئىنتايىن ئېغىر بولغان. ئانا تىل تەشەببۇسچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ قارىشىچە، بۇ زامانىۋىلاشتۇرۇش نامىدا قەشقەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي ئىزلىرىنى ئۆچۈرۈش ۋە بۇ شەھەرنى خىتايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. قەشقەردە يەر ناملىرىنىڭ ئۆزگەرتىلىش مەسىلىسى ئىككى مىڭ توققۇزدىن كېيىن بولۇپمۇ شۇ شەھەر رەتلەش، زامانىۋىلاشتۇرۇش، كونا شەھەر رايونى قۇرۇلۇشلىرىنى ئەلالاشتۇرۇش، مۇشۇ جەرياندا ھېلىقى ئۇيغۇر يەر ناملىرىنىڭ ئۆزگەرتىلىۋېتىلگەنلىكى راست. مەسىلەن، بۇرۇن قەشقەر شەھىرىدە ھېلىقى بىرىنچى نومۇرلۇق، ئىككىنچى نومۇرلۇق، ئۈچىنچى نومۇرلۇق دېگەن گەپ يوقتى. يېڭىيە مەھەللىسىگە بىنا سېلىنغان ئۇ يەرنى ئارخاۋ شاۋچۈ دەپ ئىسىم قويغان. ئۇندىن باشقا مەھەللە سېلىپ ئەسكىسار تەرەپكە ئۇنى يىخاۋشاۋچۈ دەپ ئىسىم قويغان. مۇشۇنداق قىلىپ ھېلىقى ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كوچا مەھەللىنىڭ ناملىرىنى يىخاۋشاۋچۈ، ئارخاۋشاۋچۈ دەپ بۇنداق قىلىپ ئۆزگەرتىۋەتكەن. بۇ بىرسى. يەنى يەر ناملىرىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى، ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كوچا مەھەللىلەرنىڭكى قورۇغا ئېلىنىشى، ئىشىك بېكىتىلىشى. كىملىك تەكشۈرىدىغان شۇلارلا مۇناسىۋەتلىك ئىشىك بېكىتىپلا ئۇنىڭغا ئىسمىنى بۆلەك ئىسىمنى قويۇۋالغان-دە. ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى قەشقەردە ئىسمى ئۆزگەرتىلگەن تارىختىكى مەشھۇر جايلاردىن داڭلىق يارباغ دەرۋازىسىنىڭ دۇڭمېن دەپ ئۆزگەرتىلگەنلىكىنى، نەزەرباغ يېزىسىغا قارايدىغان موللا خېنىم مەھەللىسىنىڭ ئىتتىپاق كەنتى دەپ ئۆزگەرتىلگەنلىكىنى، ئابدۇكېرىمخان مەخسۇمنىڭ نامى قويۇلغان مەخسۇمنىڭ دۆڭى دېگەن تارىخىي جايلارنىڭمۇ ئۆزگەرتىلىپ، قەشقەردە كۆپلىگەن خىتايچە مەھەللە، كوچا ئىسىملىرى پەيدا بولغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى.
ئىككىنچىسى، قەشقەر شەھىرىنىڭ ئەڭ كىلاسسىك ئىسىملىرىنى بىكاردىن بىكار ئۆزگەرتىۋېتىش، مەسىلەن، قەشقەردىكى بەش دەرۋازا بار قەشقەردە، بەش دەرۋازىنىڭ تۆتىگە ئايرىم-ئايرىم ئىسىم قويۇۋېتىپ. ياۋاغ دەرۋازىسىنى دۇڭمىر دەيدۇ ئىكەن. يېڭى بازار، پۈتۈن ئۇيغۇرلار يېڭى بازار دەيمىز ئۇنى. ئۇنى خىتايلار دۇڭبازار دەيدۇ ئەمدى. مۇشۇنداق قىلىپ ئۆزگەرتىۋەتكەن. يەنى بىزنىڭكى تۆت دەرۋازىمىزنى خىتايلارنىڭكى بۇ غەرب، شەرق، شىمال، جەنۇب دېگەن تۆت تەرەپ قاراپ ئىسىم قويۇش خىتايلاردا ئاشۇنداق بىر ئەنئەنىسى بار. خىتايلار ھەممە نەرسىنى تەرەپ قاراپ ئىسىم قويىدۇ. بىز ئۇيغۇرلار ئۇنىڭ شەكلىگە، ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ئىسىم قويىمىز ئەمدى. بۇلار مۇشۇ تەرەپ قاراپ ئىسىم قويىدىغان بولغاچقا بۇنىڭغا شۇ تۆت تەرەپنىڭ ئىسمىنى قويۇپ تۆت دەرۋازىنى مۇشۇنداق ئۆزگەرتىۋەتكەن. بۇندىن باشقا قەشقەرنىڭ يېزىلىرىنىڭ نامىنىڭ ئۆزگىرىپ ئۆزگىرىپ كەتكەن ئەھۋاللىرىمۇ بار. مەسىلەن بىر مەھەللە بارتى موللا خېنىم دەيدىغان. بۇ موللا خېنىم دېگەن يەر مانا نېمىگە نەزەرباغ يېزىسىغا قارايدىغان يەر. شۇنىڭ ئىسمىنىمۇ ئىتتىپاق كەنتىمۇ دەپ ئۆزگەرتىۋېتىپتىكەن. تارىخىي تۈس ئالغان يەر ناملىرىنى باشتا ئۆزگەرتىۋەتكەن مەسىلەن مەخسۇمنىڭ دۆڭى دېگەن يەرلەر بار ئۇ مەخسۇمنىڭ دۆڭى دېگەن ئابدۇكېرىم خان مەخسۇم بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئاشۇنداق يەرنى ئۆزگەرتىۋېتىپتىكەن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مايا ۋاڭ خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە دائىرىلەرنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش نامىدا قەشقەردىكى قەدىمىي كوچا ناملىرىنى خىتايچىغا ئۆزگەرتىشى ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى يوقىتىشنىڭ يەنە بىر مۇھىم ۋاسىتىسى دېيىشكە بولىدىكەن

ياكى بۇ مەھەللە كويلار بولسۇن، ئۇ جايدا شۇ مىللەت كىشىلىرىنىڭ تارىخىي ئىزلىرى، كەچمىشلىرى، مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرى قالغان بولىدۇ.
ئەكسىچە بۇ جايلارنىڭ ئىسىملىرىنى خىتايچىغا ئۆزگەرتىش ئاددىي ھالدىلا بۇ كوچا ناملىرىنىڭ ئۆزگەرتىلىشىنى كۆرسەتمەيدۇ، بەلكى بىر مىللەتنىڭ يەنە بىر مىللەتنى باستۇرۇۋاتقانلىقىنى، مەجبۇرلاش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ياشاش ئۇسۇلىنى، مەدەنىيىتىنى ئۆزگەرتىشكە زورلاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. مانا بۇ بىر مىللەتنى مەجبۇرلاش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق يەنە بىر مىللەتكە ئېرىتىۋېتىش سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى. مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى دۇنياغا ئاشكارىلانغان ئۇيغۇرلارنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قاماش ئەۋجىگە چىققان يىللاردا، خىتاي دائىرىلىرى يەنە قەشقەرنى زامانىۋى شەھەرگە ئايلاندۇرۇش نامىدا، بۇ جايدىكى خىتاي نوپۇسىنى تېزلىكتە كۆپەيتكەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە باشقا ناملاردا قەشقەردىكى ئۇيغۇر نوپۇسىنى تارقاقلاشتۇرۇشمۇ ئېغىر بولغان. بۇ ھەقتە ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يېقىندا ئاشكارىلانغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە تىلغا ئېلىنغان مەلۇماتلارغا كۆرە، قەشقەردىن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلار شاڭخەيگە، شېنجېنغا ۋە بىڭتۈەن رايونلىرىغا يۆتكەلگەن ئىكەن. بۇنىڭدا بىرسى نوپۇس شالاڭلاشتۇرۇش مەسىلىسىدە قەشقەرنىڭكى. ئەڭ ئېغىر دەرىجىدە نىشانغا ئېلىنغانلىقى ماۋۇ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى دېگەندىن مەلۇم بولىدۇ. شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە تىلغا ئېلىنىشىچە، قەشقەر شەھىرىنىڭ ئۇيغۇرلىرى شاڭخەي، شېنجېن، شاڭخەيگە ماۋۇ نۇقتىلىق جىنايەتچى قىلىپ يۆتكەلگەن، شىڭشۇ فەنجيەنيۈ دېگەن يەرگە يۆتكەلگەن، ئاندىن ماۋۇ نېمىگە شېنجېنغا ئەمگەك كۈچى قىلىپ يۆتكەلگەن. ئۇندىن باشقا بۇ بىڭتۈەننىڭكى. ئاقسۇ، قەشقەر تۇمشۇقتىكى، ئاندىن ماۋۇ شىمالدىكى ساۋەندىكى يەرلەرگە يۆتكەلگەن. تارىخىي مەلۇماتلارغا قارىغاندا، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى پۈتۈن قەشقەر ۋىلايىتىدە بىر قانچە مىڭ ئەتراپىدا خىتاي ئاھالىسى ياشاپ، ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى يېڭىشەھەر ناھىيەسىگە جايلاشقان. قەشقەرنىڭ باشقا ناھىيەلىرىدىكى خىتايلار يوق دېيەرلىك ئىدى. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نوپۇس يۆتكەش سىياسىتى بىلەن خىتاي ئاھالىلىرى ھەر خىل ناملاردا كۆپەيگەن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي نوپۇسى تېز سۈرئەتتە كۆپىيىپ، ئۇلارنىڭ قەشقەر ۋىلايىتىدىكى نوپۇسى ئۈچ يۈز مىڭدىن ئېشىپ كەتكەن. قەشقەردىكى ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپ توختىتىلىپ، خىتايلاشتۇرۇلغان ئىدى. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
بىرىنچى ئىيۇن فرانسىيىنىڭ پارىژ شەھىرىدە باشلانغان يىگىرمە ئالتىنچى نۆۋەتلىك تەسەۋۋۇر فېستىۋالى ئون بىرىنچى ئىيۇن كۈنى ئاخىرلاشتى مەزكۇر فېستىۋالغا قازاقىستانلىق ئۇيغۇر سەنئەتكار سانىيەم ئىسمائىلمۇ تەكلىپ بىلەن قاتناشقانىدى ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا بۇ ھەقتە سانىيەم ئىسمائىل خانىم بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنغانىدۇق بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا سانىيەم ئىسمائىل خانىمنى مەزكۇر فېستىۋالغا قاتناشتۇرۇشتا ھالقىلىق رول ئوينىغان فرانسىيەدىكى مۇزىكا تەتقىقاتچىسى مۇقەددەس مىجىت خانىم بىلەن مەزكۇر فېستىۋال ۋە ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ خەلقئارا سەھنىلەرگە ئېلىپ چىقىلىشىنىڭ ئەھمىيىتى توغرىسىدا ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ فرانسىيىنىڭ پارىژ شەھىرىدە بىرىنچى ئىيۇن كۈنى باشلانغان يىگىرمە ئالتىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق تەسەۋۋۇر فېستىۋالى ئون بىرىنچى ئىيۇن كۈنى ئاياغلاشتى

مەزكۇر فېستىۋال يىگىرمە ئالتە يىلدىن بۇيان دۇنيادىكى مەدەنىيەتلەرنىڭ كۆپ خىللىقىنى نامايان قىلىشتا مۇھىم رول ئويناۋاتقان خەلقئارالىق سەھنىلەردىن بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن سانىيەم ئىسمائىل خانىمنى مەزكۇر فېستىۋالغا قاتناشتۇرۇشتا باشتىن ئاخىرى زور كۈچ چىقارغان فرانسىيەدىكى مۇزىكا تەتقىقاتچىسى مۇقەددەس مىجىت خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ فېستىۋالغا قاتنىشىشى تۇنجى قېتىم ئەمەس ئىكەن دولان مۇقامچىلىرى ئىككى مىڭ بەشىنچى ۋە ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئىككى قېتىم مۇشۇ فېستىۋالدا دولان مۇقاملىرىنى ياڭراتقان ئىكەن بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مۇقەددەس مىجىت خانىمنى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ئالدى بىلەن مۇشۇ فرانسىيىدە ئۆتكۈزۈلگەن تەسەۋۋۇر فېستىۋالى ھەققىدە رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا بىر چۈشەنچە بېرىۋەتكەن بولسىڭىز بۇ فېستىۋال ئەمدى فرانسىيەدىكى دۇنيانىڭكى خەلق مۇزىكىلىرىنى تونۇشتۇرىدىغان بىر فېستىۋال بۇ فېستىۋال بولغىلى يىگىرمە ئالتە يىل بوپتۇ

سانىيەم ئىسمائىل خانىمنىڭ ئېيتىشىچە مۇشۇ قېتىمقى فېستىۋالغا سانىيەم خانىمنىڭ قاتنىشىغا سىز تۈرتكە بوپسىز ۋە باشتىن ئاخىرى بىللە بوپسىلە سانىيەم خانىمنىڭ مۇشۇ خەلقئارالىق سەھنىدە ئورۇنلىغان نومۇرلىرى ۋە تاماشىبىنلارنىڭ ئىنكاسى ھەققىدە بىر توختىلىپ بەرگەن بولسىڭىز سانىيەم بۇ قېتىم ئەمدى زىكرى ئەلپەتتانىڭكى ئىجادىيىتىدىكى رۇخسارى مۇقامدىن ئۈزۈندىلەرنى يەنكى راق مۇقامىدىن ئۈزۈندىلەرنى ئورۇندىدى بۇنىڭدىن سىرت يەنە ھەر جايلارنىڭكى مەسەلەن تۇرپاننىڭ، قۇمۇلنىڭ، قەشقەرنىڭ، غۇلجىنىڭ، خوتەننىڭ دېگەندەك ئوخشىمايدىغان بىزنىڭ يەرلىك خەلق ئاھاڭلىرىدىن ئارىيەلەرنى ئورۇندىدى. ئەمدى بۇ ئاشۇ ئاساسەن دېگۈدەك فېستىۋالدىكىلەر بىلەن پاراڭلىشىپ تۇرۇپ قانداق تىپتىكى مۇزىكىلارنى قىلىمىز دېگەن ۋاقتىدا كلاسسىك ئەسەرلەر بىلەن ھەم مۇشۇ يەرلىك خەلق ئاھاڭلىرىدىن ئەكەلگەن بولساڭلار، بىر دەستە گۈلگە ئوخشاش قىلىپ تىزىپ چىققان بولساڭلار دېگەنتى. شۇ تەكلىپنى بەرسەم سانىيەم شۇنداق چىرايلىق بىر دەستە گۈلنى تىزىپ كەپتۇ. بۇ ئاھاڭلارنىڭكى ئەمدى بىر بىرسىگە ئوخشىمايدىغان پۇراق جەھەتتە ھەم مۇزىكىلىق تېخنىكىلىق جەھەتلەردە نۇرغۇن ئوخشىماسلىق جايلىرى بار بەزى ئاھاڭلارغا بەزى ناخشىلارغا يۇقىرى ئاۋازغا چىقىش كېرەك بەزىلىرىگە تۆۋەنگە چۈشۈش كېرەك سانىيەمنىڭكى بۇ جەھەتتىكى تالانتى تېخنىكىسى ناھايىتى يۇقىرىكەن شۇنى ئاشۇ شۇنداق چىرايلىق نامايان قىلدى ھەم شۇ كونسېرتقا كەلگەن مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيانىڭكى ئىراننىڭ مۇزىكىلىرىنى تەتقىق قىلىدىغان تەتقىقاتچىلار بار ئۇلارنىڭمۇ يۇقىرى باھالىرىغا ئېرىشتى بۇ قىزنىڭكى ئورۇندىغان سەنئىتىچۇ بەك تالانتلىق سەنئەتكاركە بۇنى دۇنيا بىلىشى كېرەك ئوچۇقراق سانىيەمنىڭكى تالانتىنى دۇنيا كۆرۈشى كېرەككەن دېگەن مېنىڭ پروفېسسورلىرىممۇ كېپى كۆرگەنلەردىن ئاشتاق دېگەنلەر بولدى.
سىز بايا ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى دولان مۇقامچىلىرىنىڭ مۇشۇ خەلقئارالىق سەھنىدە ئىككى قېتىم سەھنە ئالغانلىقىنى تىلغا ئالغانتىڭىز ھەم باشقا ياش تالانتلىق ئۇيغۇر سەنئەتكارلارنىڭ باشقا خەلقئارالىق سەھنىلەردىمۇ ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرىنى خەلقئاراغا تونۇتۇشىغا ياردەمدە بوپسىز بۇ جەريانلار ئۇنچە ئاسان بولمىغان بولۇشى مۇمكىن مۇشۇ جەرياننى قىسقىچە بىر ئېيتىپ بېرەمسىز ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى دولان مۇقامچىلىرى قانداق كەلگەن دېگەندە مەن ئىككى مىڭ ئۈچ فرانسىيىگە كەلدىم ئىككى مىڭ ئۈچ ئىككى مىڭ تۆت ئەتراپىدا شۇ فرانسۇزچە دەرس ئېلىۋاتقان مەكتىپىمنىڭ يېنىدا مۇشۇ فېستىۋال بولىدىغان تىياتىر باركەندە شۇ يەردە قارىسام ئۇ يەردە مۇشۇنداق بىر فېستىۋال باركەن ئۇنىڭدىن كېيىن قازاقىستاندىن كەلگەن خەلق مۇزىكىلىرىنى چالىدىغان مۇزىكانتلارنىڭ كېچىلىكى بولىدۇ دەپ تۇرۇپتۇ شۇڭا ئۇ يەرگە كىردىم ئۇ كېچىلىكنى باشلاشتىن بۇرۇن ئاشۇ فېستىۋالنىڭكى ئاشۇ مەركەزنىڭ دۇنيا خەلق مۇزىكىلىرى مەركىزىنىڭكى دىرېكتورى ئادەم چىقىپ مۇشۇنداق قازاقىستاندىن كەلگەن خەلق سەنئەتكارلىرى دەپ تونۇشتۇرۇپ قىلدى شۇنىڭ بىلەن مەن ئويلاپ بىزدىمۇ بۇنداق خەلق سەنئەتكارلىرى بار بىزنىڭ كلاسسىك مۇزىكىلىرىمىز بار ئۇلارمۇ كەلسە بولاتتىكەن دەپ ئويلاپ ئىچىمدە شۇنداق بىر پۈكۈپ قويدۇم. بىر نەچچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئاشۇ مەكتەپنىڭكى ھېلىقى تاماقخانىسىدا تۇرسام، ئاشۇ دىرېكتور ئادەم ئاشۇ يەردە ئۇ ئادەم تاماققا تىزىلىپ ئاشۇ يەردە تاماق يەيدۇ. شۇڭا يۈگرەپلا بېرىپ ئۇ ئادەمنىڭ ئالدىغا ئالدىنى توساپلا، ۋاي مۇشتاق بىزنىڭ خەلق سەنئەتكارلىرىمىز كېلىشى كېرەكتى، سىز ئۇلارنى ئەكەلمەپسىز دېسەم، ۋاي بولدى سەن ئۇيغۇرلاردىن مۇزىكا مۇشتاق مۇزىكانتلارنى، خەلق سەنئەتكارلىرىنى تونۇشتۇرساڭ، شۇلارنى ئەكەلسەك بولىدۇ فېستىۋالغا دېدى. ئۇنىڭغىچە مەن ئالاقىلىشىپ تۇرۇپ دولان مۇقامچىلىرىنىڭكى ئاشۇ ۋىدېيوسىنى كۆرسىتىپ بۇ ئادەمگە. ئاناندىكىن بىزگە شۇ بىرەر يىلدەك ۋاقىت كەتتى ئۇلارنى ئەكېلىدىغانغىچۇ مۇشۇ ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلىدىكى مۇشۇ ئىشتىن كېيىن مەن بىر مۇشۇ فېستىۋاللار ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇش بەك ياخشى ئىشكەن دەپ ئارىلىقتا باشقا بىزنىڭ ياش مۇزىكانتلار بولامدۇ پەرھات خالىق بولامدۇ ئايشۈگۈل مەمەت دېگەندەك باشقا سەنئەتكارلىرىمىزنىڭمۇ ئوتتۇرىدا يوللىرىنى مېڭىپ ئاشۇنداق بىر نەچچە فرانسىيەدە گېرمانىيەدە شۋېتسارىيەدە گوللاندىيەدە يا ئامېرىكىدا بولغان بىر نەچچە فېستىۋاللارغا ئۇلارنى ئالاقىلىشىپ ئۇلارنى نامزاتلىققا كۆرسىتىش ئارقىلىق ئاشۇ فېستىۋاللارغا بۇلارنى كېلىپ ئويۇن قويۇشىغا بىر نەچچە قېتىم ئاشۇنداق ياردەم قىلغان سەۋەبچى بولغانتىمدا ئەمدى دۇنيادا فېستىۋاللار بۇنداق جىق مۇزىكانتلارنى تەكلىپ قىلىدىغان ئىشلار جىق ئەمدى ئۇلار ئۇيغۇر مۇزىكانتلىرىنى تونۇمايدۇ تونۇمىسا ئۇلار يۈگرەپ بېرىپ ئۇيغۇرلار كەلسۇن دەپ دېمەيدۇ ھەم ئۇنىڭغا ئاشۇنداق بىر ئوتتۇرىدا بىر ۋاسىتە چى بولۇش كېرەككە تونۇشتۇرىدىغانچۇ مۇنداق ئادەملەر كېرەك ما مۇزىكىلار ياخشى مۇزىكا ئاڭلاپ بېقىڭلار دەپچۇ ئاشتاق قىلىش ئارقىلىق شۇ فېستىۋاللارنىڭكى يولى بىراز ئېچىلغان بىزنىڭ خەلق سەنئەتكارلىرىمىزغا ياكى ياش سەنئەتكارلارغىدا سىز ئۇيغۇر سەنئىتى ۋە سەنئەتكارلىرىنى خەلقئاراغا تونۇتۇشتا ھەقىقەتەن كۆۋرۈكلۈك رول ئويناۋېتىپسىز سىز ئادەتتە قانداق سەنئەتكارلارنى مۇشۇنداق خەلقئارالىق چوڭ سەھنىلەرگە تونۇشتۇرىسىز ئالدى بىلەن مۇزىكا جەھەتتىن تالانتى بار ھەم دۇنياۋى سەھنىلەردە مۇزىكا چېلىش، مۇشۇنداق فېستىۋاللارغا قاتنىشىشتا سەۋىيەسى يۇقىرى مۇزىكانتلارنى تەۋسىيە قىلىمەن ئۆزەم. ئۆزەم مۇشۇ كەسىپتە ئوقۇغاندىن كېيىن ئەمدى بىزدە مۇزىكا ساز چالىدىغان ئادەملەر كۆپ، ئەمما ھەرقانداقلا كى ساز چالغان ئادەم دۇنياۋى فېستىۋاللاردا كەسپىي مۇزىكانتلار قاتارىدا ئورۇن ئالالىشى ناتايىن، چۈنكى بۇنىڭغا مۇزىكا دېگەن ئۆزىنىڭ ھاياتىغا ئايلىنىپ كەتكەن ئادەملەر بولۇشى كېرەكچۇ مۇزىكىغا دۇنيا سەھنىلىرىدە بولۇپمۇ بۇنداق فېستىۋاللاردا ئۇ يەرگە كېلىپ نېمە قىلىدىغان كىشىلەر مۇزىكىلارغا بەك ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىدۇ كەسپىي جەھەتتىن ناھايىتى يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن كىشىلەر مۇزىكا بىلەن يېتىپ مۇزىكا بىلەن قوپىدىغان كىشىلەر كېلىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىزدىمۇ ئاشۇنداق قىلقى مۇزىكىنى ھېلىقانداق كەسپىي جەھەتتىن ئاندىن كېيىن ئىچىگە چوڭقۇرلاپ كىرىپ تۇرۇپ ئاندىن كېيىن ئورۇندايدىغان كىشىلەر ئاندىن كېيىن يەنە بىرسى تەبىئىي تالانتى بار، دۇنيا كۆرۈشكە تېگىشلىك بولغان مۇنداق كىشىلەرنى كۆرسىكەن دەيمەن. بۇ قېتىم سانىيە ئىسمائىلنىڭ گېپىنى قىلىۋاتىمىز. بۇ سەنئەتكارىمىزنىڭكى تەبىئىي تالانتىدىن سىرت، ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى ھەم مۇزىكىغا بولغان ناھايىتى چوڭ ئىشتىياقى، ئۇنىڭدىن كېيىن ناھايىتى چوڭقۇر ئەمدى بىزنىڭ مۇزىكا مەدەنىيىتىمىزگە بولغان چوڭقۇر چۈشەنچىسى، ھەم ئۆزىنىڭكى سەھنىدىكى ھېلىقى باشقىلارغا بىر خىل بىر روھىي جەھەتتىن ئوزۇق بولالايدىغان مۇشۇنداق بىر ئىنسان ئىكەنلىكى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنداق سەنئەتكارلارنى تونۇشتۇرۇشنى مەن ئالدىنقى شەرت قاتارىدا قويىمەن. سىزنىڭچە ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرىنىڭ ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرىنى مۇشۇنداق خەلقئارالىق سەھنىلەرگە ئېلىپ چىقىشىنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار؟ ئۆزىمىزنىڭكىگە ئۆزىمىز ئىگە بولۇشىمىز كېرەك. بىز ئۆزىمىزنىڭكى ھەقىقىي سەنئىتىمىزنى بىرىنچىدىن ئۆزىمىز تونۇشىمىز كېرەك، ئىككىنچىدىن خەلقئاراغا تونۇشتۇرۇشىمىز كېرەك. ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭكى دۇنياغا چىقىشىدا ئالدى بىلەن بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ناھايىتى بىچارە بىر قايغۇلۇق قالغان مىللەتلا ئەمەس، ناھايىتى جانلىق، داۋاملىق

مەنىۋى ئوزۇق بولىدىكەن دەپ ئويلىدىم شۇ جەھەتتىنمۇ مۇھىم دەپ ئويلايمەن. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپتىن كۆپ رەھمەت. ئالدىنقى ھەپتە خىتاي قانداق جازا يۈرگۈزىدۇ بېيجىڭنىڭ يېڭى سىياسىي قورالىنىڭ ئۆزگىرىشىگە كۆرسەتمە ناملىق بىر تەتقىقات دوكلاتى مەركىزى گېرمانىيەنىڭ بېرلىن شەھىرىدىكى مېركاتو خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان دوكلاتتا خىتاي ھاكىمىيىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ماقۇللىغان چەت ئەلنىڭ جازاسىغا قارشى تۇرۇش قانۇنىنىڭ تۈزۈلۈشى ئىجرا قىلىنىش دائىرىسى ۋە ئاقىۋىتى تەھلىل قىلىنغان تۆۋەندە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مەركىزى گېرمانىيەنىڭ بېرلىن شەھىرىدە بولغان مېركاتو خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتى ئالدىنقى ھەپتە خىتاي قانداق جازا يۈرگۈزىدۇ بېيجىڭنىڭ يېڭى سىياسىي قورالىنىڭ ئۆزگىرىشىگە كۆرسەتمە ناملىق بىر تەتقىقات دوكلاتى ئېلان قىلدى. دوكلاتتا خىتاي ھاكىمىيىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ماقۇللىغان چەت ئەلنىڭ جازاسىغا قارشى تۇرۇش قانۇنىنىڭ تۈزۈلۈشى، ئىجرا قىلىنىش دائىرىسى ۋە ئاقىۋىتى تەھلىل قىلىنغان. دوكلاتتا بايان قىلىنىشىچە، خىتاينىڭ چەت ئەلگە قارشى جازا تەدبىرلىرى توغرىسىدا ئىلگىرى تەجرىبىسى ياكى سىياسىتى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلغا قەدەر چەت ئەللەرگە قارىتىلغان جازالىرى ئاساسەن دىپلوماتىك نارازىلىق باياناتلىرى ئېلان قىلىش بىلەن چەكلىنىپ كەلگەن. ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا ئۇرۇشى پارتلاپ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ترامپ ھۆكۈمىتى خىتاي ماللىرىغا قارىتا تاموژنا بېجىنى ئۆستۈرۈش ۋە ئېكسپورتنى چەكلەش تەدبىرلىرىنى يولغا قويغاندىن كېيىن، خىتاي بۇ ساھەدە جىددىي ئىزدىنىشكە باشلىغان ھەم ئامېرىكىغا قارىتا ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك بەزى جازالارنى قوللانغان. ئەمما ئۇ چاغلاردا خىتاينىڭ جازالىرىنىڭ ئېنىق بىر قانۇنىي ئاساسى ياكى پرىنسىپال بەلگىلىمىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، يۈرگۈزگەن جازالىرىنىڭمۇ كۆرۈنەرلىك رولى بولمىغان. دوكلاتتا بايان قىلىنىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدىن باشلاپ ئامېرىكا، ئەنگلىيە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن ئالاقىدار بولغان بىر قىسىم خىتاي ئەمەلدارلىرىغا، خىتاي ئورگانلىرىغا ھەم شىركەتلىرىگە قارىتا جازا يۈرگۈزگەن. بۇنىڭ بىلەن خىتاي دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتۈپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى چەت ئەلنىڭ جازاسىغا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى تۈزۈپ ۋە ماقۇللاپ، چەت ئەلگە قارشى جازانى يولغا قويۇشقا باشلىغان. شۇ يىلى خىتاي، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى بىر قىسىم سىياسىيونلار، دىپلوماتلار، كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى، تەتقىقات مەركەزلىرى ھەم دۆلەت ئەربابلىرىغا ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك جازا يۈرگۈزۈپ، ئۆزلىرىنىڭ قىزىل سىزىقلىرىنى بېكىتكەن. مەسىلەن، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا خىتاي، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى سەۋەبلىك ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ئون شەخس ۋە تۆت ئورگانغا، ئەنگلىيە، ئامېرىكا، كانادادىكى توققۇز شەخس ۋە تۆت ئورگانغا قارىتا ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك جازا يۈرگۈزگەن. ئۇلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى بىلەن ئالاقىدار بولغان خىتايلارغا قارشى تەدبىر ۋە جازا يۈرگۈزۈشتە ئاكتىپ رول ئوينىغان شەخسلەر ئىدى. مېركاتور خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتىمۇ شۇ چاغدا خىتاينىڭ جازاسىغا ئۇچرىغان تۆت ئورگاننىڭ بىرى قاتارىغا كىرگۈزۈلگەن. خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغا قەدەر يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشلىرىغا، خوڭكوڭنىڭ ئىشلىرىغا، تىبەتلىكلەرنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلاشقان ۋە تەيۋەنگە زىيارەتكە بارغان ياۋروپا ۋە ئامېرىكىلىق بىر قىسىم كىشىلەرگە قارىتا جازا يۈرگۈزگەن. نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، غەربلىكلەر يۈرگۈزۈۋاتقان جازا تەدبىرلىرى خىتايلارنىڭ ئىقتىسادىغا زىيان يەتكۈزۈش، ئۇلارنىڭ مال مۈلكىنى توڭلىتىش ۋە تىجارەتلىرىنى چەكلەش رولىنى ئوينىسىمۇ، بىراق خىتاينىڭ غەربلىكلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك جازالىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە ھېچقانداق رولى يوقكەن. چۈنكى خىتاي جازا تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن كىشىلەرنىڭ خىتاي بىلەن سودا ئالاقىسى ياكى خىتايدا مال مۈلكىمۇ يوقكەن. خىتاينىڭ جازاسىنى پەقەتلا ئاز تولا سىمۋول خاراكتېرلىك جازا دېيىشكە بولىدىكەن ھەمدە بۇ جازانىڭ ئۇيغۇرلارغىمۇ ھېچقانداق سەلبىي تەسىرى بولمايدىكەن. ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭكى بۇ خىلدىكى غەربكە قارشى تۇرۇشى ئۇيغۇرلارغا سەلبىي تەسىر كۆرسەتمەيدۇ دەپ قارايمەن. چۈنكى خىتاي ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ ھەم بۇ غەربكە بولغان جازالاش. ئېمبارگو تەدبىرلىرى بولسۇن باشقا تەدبىرلەر بولسۇن پەقەت شەكىل جەھەتتىكى قارشىلىق بولغان بىلەن غەربكە ئەمەلىي تەسىر كۆرسىتىدىغىنى ناھايىتى ئاز بولىدۇ بىزمۇ ئاڭلاۋاتىمىز خىتايغا كىرىش چەكلەنگەن خىتايدىكى مال مۈلكىنى توڭلاتقان دېگەندەك مەسخىرىلىك كۈلكىلىك بىر خىل تەدبىرلەر ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ ئەمەلىيەتتە بۇلارنىڭكى غەربتىكى تەشكىلات شەخسلەرگە ھېچقانداق بىر ئۈنۈمى يوق شەكىلدىكى جازالاش ھازىرقى شەكىلدىكى بۇ قارشىلىقمۇ خىتايغا ناچار بىر ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ ئەلۋەتتە دوكلاتقا ئاساسلانغاندا خىتاينىڭ چەت ئەللەردە يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان جازا تەدبىرلىرىنى ئاساسەن تۆۋەندىكى ئۈچ نۇقتىغا مەركەزلەشتۈرۈشكە بولىدىكەن

كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىگە قارىتا قارا تىزىملىككە ئېلىش، ۋىزا بەرمەسلىك، خىتاي تەۋەسىگە كىرىشىنى چەكلەش، مال مۈلكىنى توڭلىتىش، خىتاي شىركەتلىرى بىلەن سودا قىلىشنى مەنئى قىلىش قاتارلىق جازالارنى يۈرگۈزىدىكەن. بۇ خىل جازاغا يولۇققۇچىلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىمۇ ئوخشاش مۇئامىلىگە ئۇچرايدىكەن. ئۈچىنچىسى، خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشقان ۋە خىتاي مەنپەئەتلىرىگە زىيان يەتكۈزگەن، خىتاينى ئەيىبلىگەن سودا شىركەتلىرى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى، تەتقىقات مەركەزلىرى، ئاممىۋى قۇرۇلۇشلارنى قارا تىزىملىككە ئېلىپ، ئۇلارغىمۇ خىتاي شىركەتلىرى بىلەن سودا قىلىشنى مەنئى قىلىش، خىتايغا كىرىشنى چەكلەش، ماللىرىنى ئىمپورت قىلماسلىق، خىتايدىكى مال مۈلكىنى توڭلىتىش قاتارلىق جازا تەدبىرلىرىنى قوللىنىدىكەن. بىراق خىتاي بەزى جازالىرىغا چۈشەنچە بەرسىمۇ، يەنە بەزى جازالىرىغا ھېچقانداق ئىزاھات بەرمەي، ئۆزلىرىنىڭ جازا تەدبىرلىرىنىڭ مۇقىم بىر قېلىپى يوقلۇقىنى ئاشكارىلاپ تۇرىدىكەن. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئىقتىسادىي بويۇنتۇرۇقلىرىدىن قۇتۇلۇش ۋە خىتاينىڭ سىياسىي تەسىرىنى تازىلاش ئۈچۈن ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرمۇ زور تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتىكەن ھەمدە ياۋروپا ئىتتىپاقىمۇ مۇھىم قارارلارنى قوبۇل قىلىش ئالدىدا تۇرماقتىكەن. ياۋروپادا بۇ خىتاي خىرىسىغا تاقابىل تۇرۇش، خىتاينىڭكى بۇ ياۋروپادا مەبلەغ سالغان ۋە پاراۋانلىق يارىتىۋاتقان قىياپەتكە كىرىۋېلىپ، ئەمەلىيەتتە بۇ دۆلەتلەرنىڭكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى ئۆزىگە بېقىندۇرۇپ قويۇش ۋە بۇ دۆلەتلەرنى ئۆزىنىڭكى بىر مۇستەقىل سىياسىي ئىرادىسى بولمايدىغان، تاشقى سىياسىتى بولمايدىغان ۋە ھەرقايسى جەھەتتە بۇ خىتاينىڭكى قاش قاپىقىغا قارايدىغان ھالەتكە ئەكىلىپ قويغان مۇشۇنداق بىر ھالەتكە خاتىمە بېرىش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم قەدەملەر بېسىلدى بۇنىڭ ئىچىدە ياۋروپا پارلامېنتىنىڭكى مۇشۇ يېقىندا خىتاينى نىشان قىلغان مۇھىم قانۇن ئوتتۇرىغا قويۇلماقچى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى پەرھات مۇھەممىدىينىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ جازا تەدبىرلىرىگە قارشى نۆۋەتتە ياۋروپا ئىتتىپاقى قوبۇل قىلىۋاتقان قارارلار خىتايغا زور زەربىلەر ئېلىپ كېلىدىكەن. ياۋروپا پارلامېنتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلغاندىكىن، بۇنىڭغا باشلامچىلىق قىلغان بەزى ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزالىرىغا خىتاي ئىقتىسادىي جەھەتتىن جازا ۋە ئېمبارگو، ئېلان قىلغان. بۇ ئەھۋال ئەنگلىيەدىمۇ يۈز بەرگەن. مەسىلەن، ئەنگلىيەنىڭمۇ ئاساسلىق بىر قانچە پارلامېنت ئەزالىرى، ھەتتا بەزى ياۋروپا بىرلىكىنىڭ بەزى ئورگانلىرىغىمۇ ئېمبارگو يۈرگۈزگەن خىتاي. بۇمۇ ياۋروپا بىرلىكىنىڭكى ئومۇم مەنپەئەت ھەم دۇنيا تىنچلىقىنىڭكى ئومۇم مەنپەئەت ئۈچۈن. دەرۋەقە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ياۋروپا ئىتتىپاقىمۇ جازاغا قارشى قورالنى ئېلان قىلىپ، خىتاي كەبى مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي بېسىملىرىغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئىجابىي قەدەملىرىنى باسقان ئىدى. خەۋەرلەردە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىچە، ھازىر ياۋروپا ئىتتىپاقى روسىيەنى ھەربىي ساھەلەرگە كېرەكلىك خام ئەشيا بىلەن تەمىنلەۋاتىدۇ دەپ قاراۋاتقان خىتاينىڭ بىر قىسىم چوڭ شىركەتلىرىگە قارىتا جازا تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇشنى جىددىي مۇزاكىرە قىلماقتا ئىكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! مېركاتور خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ يېڭى دوكلاتى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. ئىگىلىشىمىزچە، ياپونىيە ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتى ئورگان ژۇرنىلىنىڭ تۇنجى سانىنىڭ يورۇق كۆرگەنلىكى مۇناسىۋىتى بىلەن ئالتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ياپونىيەنىڭ ئىباراكى ئۆلكىسىنىڭ مىتو شەھىرىدە تەبرىكلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن

تۇنجى سانىنىڭ يورۇق كۆرگەنلىكىنى تەبرىكلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن. مۇراسىم شەرقىي تۈركىستان ئىستىقلال مارشى ۋە ياپونىيەنىڭ دۆلەت شېئىرىنى ئوقۇش بىلەن باشلانغان. مەزكۇر مۇراسىمغا ئاۋام پالاتاسى پارلامېنت ئەزالىرىدىن فۇكۇشىما نوبۇيۇكى ئەپەندى، ئىباراكى ئۆلكىلىك پارلامېنت ئەزاسى تاچى شىزۇما ئەپەندى، ساكۇراي نوبۇيۇكى قاتارلىقلاردىن بولۇپ ئون نەپەر يەرلىك پارلامېنت ئەزاسى، شۇنىڭدەك ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇكېرىم ئابدۇراخمان باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇرلاردىن بولۇپ كۆپ ساندا كىشى ئىشتىراك قىلغان. ئىباراكى ئۆلكىلىك پارلامېنت ئەزاسى تاچى شىزۇما ئەپەندى مۇراسىمدا قىلغان سۆزىدە ئۆلكىلىك پارلامېنتتا قوبۇل قىلدۇرالمىغانلىقىدىن

پەلسەپە ۋە ئەخلاق قىممەت قارىشى ساھەسىنى تەتقىق قىلىپ، ئوقۇرمەنلەرگە سۇنۇشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ قانۇنىي ۋەكىلى ئىكوكو كانازاۋا خانىم ئېچىلىش نۇتقىدا مۇنداق دېگەن. ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتى بىز ياپونلۇقلارنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى چۈشىنىشىمىزدە مەكتەپلىك رولىنى ئويناۋاتىدۇ دەپ قارايمىز. ئۇيغۇر دىيارىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. نۇرغۇن زىيالىيلار جازا لاگېرلىرىدا، تۈرمىلەردە يېتىۋاتىدۇ. شۇڭا ژۇرنىلىمىزنىڭ دۇنياغا كېلىشى ئۇلارنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن پايدىلىق بولسا ئەجەب ئەمەس دەپ ئويلايمەن. دوكتور مۇختار ئابدۇراخمان ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر ژۇرنالنىڭ نەشر قىلىنغانلىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىغا ئاۋام پالاتاسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى ۋە يەرلىك پارلامېنت ئەزالىرى قاتناشقانلىقىنى، شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ ئورگان ژۇرنىلىنى قوللاش ھەققىدە سۆز قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئەمدى ئىباراكى ناھىيەنىڭكى ناھىيەسىنىڭ ئىچىدە ناكا شەھىرى دەپ بىر شەھەر بار، شەھەرنىڭكى پارلامېنتنىڭكى مۇئاۋىن پارلامېنت باشلىقى ۋادا كازوئو ئەپەندىم ھەم ناھايىتى قىزغىن نۇتۇق ئۇتۇق سۆزلەپ بەردى ۋە بىزنىڭ پائالىيىتىمىزنى ئىزچىل قوللايدىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭدىن كېيىن بىز بىلەن داۋاملىق تۈردە ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئۆتتى. پەلسەپە پەنلىرى دوكتورانتى مۇختار ئابدۇراخمان ئەپەندى ياپونىيەدە بۇنداق بىر ژۇرنالنى نەشر قىلىشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. ياپونىيە ئەلۋەتتە ناھايىتى چوڭ گۇمانىتار پەنلەر دۆلىتى، يەنى ئادەمىيەت پەنلىرى ساھەسىدىكى بۇلارنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى ناھايىتى چوڭقۇر ۋە كەڭ. ئەمما بىزنىڭكى تەكشۈرۈپ كۆرۈشىمىزچە، ئۇزۇن يىللىق بۇ يەردە تۇرۇش جەريانىدا كۆزىتىشىمىزچە، بىزنىڭكى قەدىمكى كىلاسسىك ئەسەرلىرىمىزنىڭ تەتقىقاتى، قەدىمكى تىللىرىمىز تەتقىقاتى، مەدەنىيەت تەتقىقاتىمىز مەلۇم جەھەتتىن قارىغان ۋاقىتتا خىتايچە مەنبەلەرگە تايىنىلىنىپ كەتكەن بىر ناھايىتى ئېغىر بىر ئەھۋالنى بايقىدۇق. يەنى ياپونىيەدىكى ئۇيغۇرغا مۇناسىۋەت تەتقىقاتلارنىڭ كۆپىنچىسى خىتايچە مەنبەلەرگە ئاساسلىنىپ قالغان، تايىنىپ قالغان بىر ئەھۋال بار. شۇڭلاشقا بىزنىڭ قۇرغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەتلىرىمىز ۋە باشقا نۇرغۇن دۆلەتلىرىمىزنىڭكى ھەقىقىي مەنىسى مۇشۇ خىتايلار بىلەن مۇناسىۋەتلەشتۈرۈلگەن شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىققاندا، يەنى بۇ يەردە ئەمدى بىر قىسىم خىتايلار ھەم ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئاتالمىش ماقالە ۋە كىتابلارنى يېزىپ، ئۇيغۇر تارىخىنى ياپونلۇقلارغا سۇيىئىستېمال قىلدۇرغاندا، بىز ئەمدى مۇشۇنداق بىر شەكىلدە، يەنى قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدىكى بىزنىڭكى شۇ قەدىمكى ئەسەرلىرىمىزنى بىز بىۋاسىتە تارتىپ چىقىرىپ، ئەسلىدىكى بۇ ئەسەرنىڭكى مەنىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ۋە قانداق بولغانلىقىنى ھەقىقىي مەنىدە چۈشەندۈرۈشنى نىشان قىلدۇق. مەزكۇر ژۇرنالنىڭ تۇنجى سانىدا دوكتور مۇختار ئابدۇراخمان ئەپەندىنىڭ كىرىش سۆزىگە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن ياپونىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى مۇقەددەس نۇر خانىمنىڭ بېغىشلىمىسىغا، ئۇيغۇر زىيالىيسى خەيرىنىسا ياسىن خانىمنىڭ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا توغرىسىدا يازغان ماقالىسىغا ئورۇن بېرىلگەندىن سىرت، ياپونىيەلىك ئۇيغۇرشۇناسلارنىڭ ماقالىلىرىغىمۇ ئورۇن بېرىلگەن. ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ قۇرغۇچىسى دوكتور مۇختار ئابدۇراخمان ئەپەندى مەزكۇر ژۇرنالنىڭ تۇنجى سانىدا ئورۇن بېرىلگەن مەزمۇنلار توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى. بۇ ژۇرنالغا مىيۇرا كوتارو ئەپەندىمنىڭ، يەنى بىز ئۇزۇندىن بۇيان ھەمكارلىشىپ ئىشلەپ كېلىۋاتقان مىيۇرا كوتارو ئەپەندىمنىڭكى ئۇيغۇرلار ھەققىدە يازغان ناھايىتى قىممەتلىك بىر پارچە ماقالىسى بار. يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ دۆلەتچىلىك ئىدىيىسى ۋە ئۇيغۇر ئېتىكىسى دېگەن تېمىدا يازغان بىر تەتقىقات ماقالىسى بار. ئاندىن ياپونىيەدە خىتايلار تەرىپىدىن ئىزچىل خاتا چۈشەندۈرۈلگەن ناھايىتى مۇھىم بىر نۇتۇق تېكىستى. يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئەلىخان تۆرىنىڭكى سۆزلىگەن بىر نۇتۇق تېكىستى تورلاردا بار بۇ تېكىستنىڭكى تولۇق ھازىرقى زامان ياپون تىلىدىكى نۇسخىسىنى ئەسلى نۇسخا ۋە ياپونچە تەرجىمىسىنى تاشلىدۇق بۇ ئالاھىدە مەنىگە ئىگە شۇنداقلا ئەمدى ئاخىرىدا بۇ ژۇرنالنىڭكى ئىچىدە ئەمدى سوئاللارغا بېرىلگەن جاۋاب يەنى مانا ئېيتقان ۋاقتىمىزدا ئۇيغۇر تارىخى، مەدەنىيىتى، ئادەمىيەت پەنلىرى، يەنى فىلولوگىيە ساھەسىدىكى ياپونلۇقلارنىڭكى بارلىق چىگىش سوئاللىرىغا، يەنى ئاددىي سوئاللارغا ئاددىي بىر جاۋاب دېگەن شەكىلدە بىز سوئال-جاۋاب شەكلىدە ئۇلارنىڭكى سوئاللىرىغا جاۋاب بەردۇق. بۇ ھەم ناھايىتى مۇھىم بىر قىسىم. مۇراسىمغا قاتناشقان ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى رەئىسى دوكتور ئابدۇكېرىم ئابدۇراخمان ئەپەندى ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ ئورگان ژۇرنىلىنىڭ ئىلمىي جەھەتتىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ياپونىيە جامائەتچىلىكىگە ئاڭلىتىشتا زور رول ئوينايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ ژۇرنالنىڭ نەشر قىلىنىشى ئاۋامنى ئۆزىمىزنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى، ھازىرقى قىسمىتىمىز توغرىسىدا توغرا ماتېرىياللار بىلەن تەمىنلەپ، ئۇلارنىڭ چۈشەنچىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرالايدۇ. چۈشەنچە چوڭقۇرلاشقان چاغدا بىزنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاڭلىتىشىمىز ئۇلارغا قوبۇل قىلدۇرۇشىمىز ئاسانلىشىدۇ ھەم ئۇلارنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈشىمىزمۇ ئاسانلىشىدۇ بۇ نۇقتىدىن بۇ ژۇرنالنىڭ نەشر قىلىنىشى ئەھمىيەتلىك بىر خىزمەت دەپ بىلىمىز. ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ ئورگان ژۇرنىلىنىڭ نەشر قىلىنغانلىقىنى تەبرىكلەش مۇراسىمىغا قاتناشقان ئۇيغۇر زىيالىيسى خەيرىنىسا ياسىن خانىم يىغىندا ياپونلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاۋاتقانلىقىدىن تەسىرلەنگەنلىكىنى، ژۇرنالنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ياپونلارغا ئاڭلىتىشتا زور رول ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بىزنىڭكى ئورگاننىڭكى ئەزالىرىنىڭكى قىزغىنلىقى ناھايىتى ياخشى، ئۇلارنىڭ قىزغىنلىقىدىن بىز تېخىدىنمۇ ئىلھام ئېلىپ، بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ياپونىيە دۆلەت تېررىتورىيەسىدە تېخىمۇ مۇنتىزىم، تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە ئاڭلىتىش ئۈچۈن تۇنجى بىر قەدەمنى ناھايىتى ياخشى بېسىۋالدۇق، بۇندىن كېيىنكى قەدەملىرىمىزنى ئىنشائاللا ياخشى ئېلىپ كېتىشىمىز ئۈچۈن تۈرتكە بولغۇسى. ياپونىيە ئۇيغۇر فىلولوگىيە ئىنستىتۇتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئۇيغۇر ۋە ياپون زىيالىيلاردىن بولۇپ ئون بەش كىشى تەرىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ، ئەزا سانى يىگىرمىدىن ئاشقان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.